ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ຮ້ານຂາຍຜັກຂອງຄອບຄົວຄົນຈີນອົດສະຕຣາລຽນຄອບຄົວໜຶ່ງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 80 ປີທີ່ໄດ້ກະທຳທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນັ້ນມາ ແລະກໍຍັງກະທຳດັ່ງນັ້ນຢູ່ ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໃນຮ້າ ນແຫ່ງໜຶ່ງໃນຕະຫຼາດແຫ່ງໜຶ່ງ ກະທັ່ງທີ່ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຖືກບັງຄັບກົດດັນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ພວກເຂົາເຈົ້າຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ລູກຄ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍານາງ ທູດີ ຢິບ ໃຊ້ສ່ວນໃ ຫຍ່ຂອງຊີວິດຂອງຍານາງຢູ່ໃນຮ້ານທີ່ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງຍານາງ ລຸມ ຢິບ ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ລຸມ ຢິບ ຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຈາກແຂວງກວາງໂຈໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພໍ່ແມ່ນັ້ນເລີ່ ມເຮັດທຸລະກິດນັ້ນຂຶ້ນມາໃນເດືອນກັນຍາປີ 1940 ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ Haymarket ຂອງຊິດນີ ແລ້ວຄອບຄົວຂອງຍານາງ ທູດີ ຢິບ ກໍຂາຍຜັກນັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດມາດັ່ງເດີມ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ມັນອັດສະຈັນແມ່ນບໍ ຍານາງຄິດວ່າ ພໍ່ເຖົ້າຂອ ງຍານາງຄົງມີຄວາມເປັນຍິ່ງນຳແທ້ໆແນ່ນອນ ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕາຂອງຍານາງອອກມາ ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ໃນຕະຫຼາດ Flemington ຂອງຂົງແຂວນຊິດນີ ນິວຊາວເວລສ໌ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນທຸກໆມື້ນີ້ ແລະໃ ນຂັ້ນອາຍຸ 84 ປີ ນິວແມນ ຢິບ ເປັນຄົນທີ່ຂາຍເຄື່ອງທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດຂອງຕະຫຼາດ Flemington ນັ້ນ ນິວ ຢິບ ຂະຫຍັນກັບທຸລະກິດນັ້ນຢູ່ ໂດຍເລີ່ມເຮັດວຽກແຕ່ 2 ໂມງເຊົ້າ 6 ມື້ຕໍ່ສັບປະດາ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າທ່ານຈະໄປບຳນານໃ ນເມື່ອທ່ານໄດ້ອາຍຸ 65 ປີ ແຕ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງບາດໄປບຳນານ ຍານາງ ທູດີ ຢິບ ເວົ້າວ່າວິກິດໂຄວິດ-19 ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ລູກຄ້ານັ້ນຫັນໄປຕ້ອງການມັນອີລູ ຄືມັນຝຣັ່ງ ຫຼືວ່າໂປ ເຕໂຕ ຍ້ອນວ່າ ມີຫຼາຍຄົນເຮັດຢູ່ເຮັດກິນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງກ່ອນນີ້ ແມ່ນລຳລຽງຄົນທີ່ບໍລິການຕໍ່ຮ້ານຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ 40 ເປີເຊັນເປັນຄົນທົ່ວໄປ ດຽວນີ້ແມ່ນຕົງກັ ນຂ້າມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ການຂາຍຍັງແຂງແຮງຢູ່ ໂດຍສະເພາະໂປເຕໂຕສີແດງໆ ຄືທີ່ເປັນໂປເຕໂຕພິເສດແດ່ ຍານາງເວົ້າວ່າໂປເຕໂຕສີແດງໆ ແມ່ນມັນຊະນິດໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເ ລຍ ແຕ່ຫາກເຮົາກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເປຣູ ທີ່ເປັນບ່ອນເດີມທີ່ມັນດັ່ງກ່າວມາຈາກ ແມ່ນວ່າມັນມີເຖິງ 5,000 ຊະນິດພຸ້ນ ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ແມ່ນຊະນິດດຽວ ລອຍ ວິລສັນ ອາຈານໃຫຍ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ສອນປະຫວັດສາດອົດສ ະຕຣາເລຍຢູ່ທີ່ Sydney University ໃນລັດນິວຊາວເວລ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈກັບຄວາມເປັນມາທີ່ມີຄວາມມານະອົດທົນໂດຍຄອບຄົວຢິບ ພວກເຂົາເຈົ້າຄ້ຳຈູນທຸລະກິດຄອບຄົວຂ ອງພວກເຂົາເຈົ້າຜ່າຜ່ານໄລຍະອັນສັບສົນວຸ້ນວາຍຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະຂອງປະຫວັດໂລກ ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳເລັດອັນໜຶ່ງທີ່ຍາກຊາທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳໄດ້ ແລະມັນບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມ ແຂງແຮງ ຂອງຄວາມຜູກພັນກັນໃນຄອບຄົວນັ້ນ ຕາມຍານາງ ທູດີຢິບ ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນດັ່ງທີ່ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ແທ້ໆແລ້ວ ພວກຍານາງຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ໃນທຸກໆມື້ ຢ່າ ງສະໝ່ຳສະເໝີມາ 6 ມື້ຕໍ່ສັບປະດາ ຍານາງຢາກເຫັນ ມັນຍືນຍົງ 100 ປີ ໃນຊີວິດຂອງຍານາງ ດ້ວຍນີ້ ລອງເບິ່ງວ່າມັນຈະເປັນແບບໃດກັນແທ້ ວ່າຊັ້ນ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast